SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ອົງການຈັດຕັ້ງເຕະບານນານາຊາດ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄື AFF ຫຼືເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນສະມາຄົມເຕະບານອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ປະກາດຈົກສະຫຼາກ Suzuki ສຳລັບການຈັ ດເອົາທີມກິລາແຂ່ງຂັນເຕະບານກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງສະຫະພັນເຕະບານອາຊຽນກະໄດ້ປະກາດເລື່ອນ ຫຼືວ່າຍ້າຍການຈັບສະຫຼາກເຕະບານ AFF Suzuki Cup 2020 ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍຊິມີການປະກາດມື້ຈົກສະຫຼາກໃໝ່ໃຫ້ຊາບໂດຍໄວເນາະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການຈົກສະຫຼາກຢ່າງເປັນທາງການຊິມີຂຶ້ນທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ແຕ່ດ້ວຍມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດ ໃນເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຍ້າຍການຈັບສະຫຼາກອອກໄປ ຢ່າງໃດກໍຕາມເນາະ ທາງໂປຣແກຣມການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊິງແຊັມອາຊຽນ Suzuki Cup ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຖືກເລື່ອ ນອອກໄປ ໂດຍກຳນົດຊິເຕະກັນລະຫວ່າງວັນທີ 5 ທັນວາ 2021 ເຖິງ 1 ມົກກະລາ 2022 ສຳລັບ AFF Suzuki Cup ກໍຊິມີ 11 ຊາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ກະມີປະເທດໄທ ຫວຽດນາມ ມາເລເຊຍ ອິນໂດເນເຊຍ ຟີລິບປິນ ມຽນມາ ສິງກະ ໂປ ກຳປູຊາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ບຣູໄນ ແລະກະຕີມໍເລສເຕເນາະ ອືມ ກະແປວ່າຄົບໜ້າຄົບຕາມາແຂ່ງຂັນກັນ ແຕ່ວ່າຊິເຕະຢູ່ໃສລະຫັ້ນ ອັນນີ້ກະຄືຢູ່ປະເທດ ເທົ່າທີ່ລາຍງານມາ ວ່ າຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ມັນອາດຈະມີການເລື່ອນໄປດົນນານກວ່ານັ້ນ ຫຼືວ່າລົບລ້າງ ຫຼືວ່າມອບໃຫ້ປະເທດອື່ນເຮັດ ເພາະວ່າສິງກະໂປນີ້ ເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ແມ່ນໆຢູ່ໃນລະດັບໜຶ່ງຂອງໂລກວ່າຊັ້ນເ ຖາະ ແຕ່ປານນັ້ນກະຍັງເອົາບໍ່ຢູ່ຊັ້ນນະ ການຈົກສະຫຼາກນີ້ ເພິ່ນເລື່ອນໄປນີ້ ແມ່ນໆເພິ່ນຊີ້ແຈງເຫດຜົນບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລື່ອນ ຍ້ອນທີ່ວ່າສະຖານທີ່ຈັດ ຈະແຂ່ງກັນຫັ້ນ ມັນມີສິ່ງທີ່ວ່າບໍ່ປົກກະຕິ ບາງທີອາດຈ ະບໍ່ແຂ່ງຂັນ ຫຼືວ່າ ແນວໃດແນວໜຶ່ງ ເລື່ອນໄປປະເທດໃໝ່ ຫຼືວ່າແບບໃດເນາະ ມັນ ມັນ ບັນຫາຫຍັງຈຶ່ງວ່າເລື່ອນວັນຈົກສະຫຼາກນີ້ ອັນນີ້ກະໃຫ້ເຫດຜົນສັ້ນໆເນາະ ວ່າຍ້ອນເລື່ອງຂອງໂຄວິດ-19 ມັນຍັງແຮງຢູ່ເນ າະ ອັນນັ້ນກໍມັນເປັນການໃຫ້ຄຳຕອບກວ້າງໂພດ ສຳລັບທີ່ວ່າເພິ່ນອະທິບາຍອອກມາຫັ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາຜູ້ຟັງນີ້ ອາດຈະຕີຄວາມໝາຍໄດ້ວ່າ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນີ້ ບໍ່ຮູ້ມື້ຮູ້ວັນວ່າຊິຈົກມື້ໃດ ຊິແຂ່ງຂັນມື້ໃດ ອັນນີ້ເວົ້າຖືກ ບໍ່ ແມ່ນໆ ກະຄືມື້ແຂ່ງຂັນກະຍັງກຳນົດມື້ເກົ່າຢູ່ ແຕ່ວ່າພໍຮອດມື້ແລ້ວນີ້ ຈະຊິຍ້າຍໄປອີກບໍ່ ຫຼືຈັ່ງໃດ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ມັນ ມັນເປັນໄປໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຍາກເນາະ ວ່າຊິມີການແຂ່ງຂັນຕ າມເວລາປົກກະຕິເນາະ ແລ້ວການແຂ່ງຂັນເຕະບານເທື່ອນີ້ນີ້ ສະປອນເຊີ ຫຼືວ່າຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມນີ້ແມ່ນ Suzuki ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄືເປັນ Suzuki ເນາະ ຂໍຖາມຄວາມແນ່ໃຈເດີ້ Suzuki ນີ້ແມ່ນບໍລິສັດລົດຈັກນີ້ຕົວ ະ ແມ່ນ ລົດຈັກລົດຍົນຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ